ພວກເຮົາເປັນກຸ່ມທຳອິດຕັ້ງແຕ່ ໂຄງການໂຕນີ້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ຫັ້ນ ພວກເຮົາເປັນກຸ່ມທຳອິດທີ່ວ່າໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທຳນຽບຂາວ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ພົບ ອັນນ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຫັ້ນເນາະ ເພິ່ ນກະໃຫ້ເວລາເຮົາຊົ່ວໂມງປາຍໜ້ອຍໜຶ່ງພຸ້ນແຫຼະ ຢູ່ນຳໄທເຮົາ ເພິ່ນກະເວົ້າຄວາມສຳຄັນວ່າເປັນຫຍັງຄືເຮົາມີໂຄງການໂຕນີ້ ແລ້ວກະໄດ້ເປີດໃຫ້ ອັນນ່າ ໝົດທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາດຖາມຄຳຖາມ ແລ້ວກະເ ພິ່ນກະ ເພິ່ນກະຕອບໄທເຮົາຫັ້ນນະ ມີຕອນໜຶ່ງທີ່ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງຊື່ນ້ອງ ແລ້ວກະຊື່ປະເທດ ໂຕນີ້ເກີດມາຈັ່ງໃດ ເພິ່ນຈັ່ງຄ່ອຍກ່າວເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາ ໄລຍະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຫັ້ນນະ ໄທເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຂ ຽນແຊປະສົບການ ແບ່ງປັນປະສົບການໂຕເອງກັບ ອັນນ່າ ບັນດາໝູ່ຄູ່ນຳກັນ ແລ້ວກະກັບຄົນທາງນອກ ຫຼື ຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການໂຕນີ້ຫັ້ນນະ ໄລຍະທີ່ພວກນ້ອງ ອັນນ່າ ຢູ່ ອັນ ທ້ອງຖິ່ນຫັ້ນນະ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ ມີໂອກາດ ໄປຢາມສະຖານທີ່ຂອງບ່ອນເກີດຂອງທ່ານ ມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຫັ້ນເນາະ ກໍຮູ້ສຶກວ່າເປັນສະຖານທີ່ວ່າສ້າງບັນດານໃຈໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກັບມາແຕ່ຫັ້ນ ແລະ ໄດ້ມາຂຽນເລົ່າປະສົບກ ານໃຫ້ໝູ່ຄູ່ກັບໝູ່ເພື່ອນທາງນອກໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນຫັ້ນນະ ແລະ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂຽນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ແຫຼະ ແລະ ຫົວຂໍ້ໂຕໜຶ່ງຂ້ານ້ອຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ການເປັນຜູ້ນຳຫັ້ນນະ ມັນຢູ່ໃນໂຕຂອງທຸກທ່ານ ວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ແລະ ບາດນີ້ ອັນ ນ່າ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ເພິ່ນກະໄດ້ດຶງເອົາພາຣາກຣາຟໂຕນັ້ນມາເວົ້າສູ່ ອັນນ່າ ບັນດາໝູ່ນຳກັນຟັງ ເຈົ້າ ຕອນເພິ່ນກ່າວບົດ ອັນນ່າ ຄຳ ມີຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງເພິ່ນ ເຈົ້າ ເວລາທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ເວົ້າ ແ ລ້ວນ້ອງຢືນຂຶ້ນແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ໄດ້ລຸກຂຶ້ນ ເຈົ້າ ໝູ່ກະຕົບມືໃຫ້ ແລ້ວກະເພິ່ນກະ ເພິ່ນກະ ເພິ່ນວ່າ ໂອ້ ພູມໃຈນຳ ນຳ ນຳໄທເຮົາຫັ້ນນະ ນ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດເວລານັ້ນ ນ້ອງຄາດຝັນບໍ່ວ່າປະທານາທິບໍດີຊິເວົ້າຊື່ ນ້ອງ ແລ້ວກະຊື່ປະເທດລາວໃນເວລານັ້ນ ອັນ ໂຕນີ້ຕ້ອງ ຕ້ອງເວົ້າ ອັນ ຕາມຄວາມຈິງເລີຍວ່າ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນເລີຍ ເພາະວ່າເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງເລີຍຫັ້ນນະ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ມາຖາມວ່າ ອັນນ່າ ເວົ້າໂຕນີ້ໃ ຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ເວົ້າຊື່ນ້ອງໄດ້ບໍ່ອີ່ຫຍັງ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຖາມ ມາຮູ້ນຳກັນມື້ນັ້ນເລີຍຫັ້ນນະ ກໍຮູ້ສຶກດີໃຈ ຮູ້ສຶກພູມໃຈ ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກະເປັນຕົວແທນຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຄົນລາວ ອັນນີ້ກະເປັນຄວາມພູມໃຈຂອງ ຂອງໝົດທຸ ກຄົນນຳ ນຳ ໝົດທຸກຄົນນຳກັນຫັ້ນແຫຼະ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າ Surprise ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ແມ່ນແຫຼະ ໂດຍ ຮູ້ສຶກ ແຕ່ ແຕ່ວ່າເປັນ ອັນນັ້ນ ຄວາມ ອັນ ປະຫຼາດໃຈທີ່ດີ ຮູ້ສຶກໂອເຄວ່າ